ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ

ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານ ສັນຕິໄຊ ໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ມີການຄົ້ນພົບຢາສູບເມື່ອໃດ ຫວນຄືນຫຼັງສູ່ຍຸກສະໄໝທີ່ທ່ານ Christopher Columbus ກັບ ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນພົບທະວີບອາເມລິກາ ມີລູກເຮືອຄົນໜຶ່ງຕິດຢາສູບຈາກຊາວອິນເດຍແ ດງ ລູກເຮືອຄົນນັ້ນຈຶ່ງນຳເອົາຢາສູບກັບມານຳ ແຕ່ຄົນຢູ່ໃນຢູໂຣບສະໄໝນັ້ນ ພໍເມື່ອເຫັນຄົນສູບຢາມີໄຟສີແດງມາບໆ ພວກເຂົາກໍຢ້ານ ເພາະຄິດວ່ານັ້ນເປັນພໍ່ມົດ ເພາະເວລາດູດຄວັນເຂົ້າໄປແລ້ວສາມາ ດພົ່ນຄວັນນັ້ນອອກມາອີກ ເຮັດໃຫ້ລູກເຮືອຄົນນັ້ນຖືກຈັບໄປຂັງຄຸກ ຈາກນັ້ນມາ ຢາສູບກໍໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາຕາມລຳດັບ ຈົນກາຍເປັນຢາສູບທີ່ມີຄົນນິຍົມທົ່ວໄປ ປະມານ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ຄົນເຫັນວ່າການສູບຢ າເປັນລົດສະນິຍົມສູງ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ກໍເລີ່ມສັງເກດເຫັນວ່າ ຢາສູບເປັນຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ຄົນທີ່ສູບຢາກໍກາຍເປັນຄົນທີ່ໜ້າລັງກຽດຂອງສັງຄົມ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໃນປະຈຸບັນ ບາງປະເທດມີກົ ດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສູບຢາ ຜູ້ທີ່ຝ່າຝືນຈະຖືກປັບໃໝ ລົງໂທດອີກດ້ວຍ ຢາສູບກອກນ້ອຍໆ ເບິ່ງແລ້ວຂາວສະອາດ ບໍ່ໜ້າຈະເປັນຕົ້ນເຫດຂອງໂລກຮ້າຍຫຼາຍຊະນິດໄດ້ ຫຼາຍຄົນອາດຈະໂຕ້ຖຽງວ່າ ກໍສູບມາດົນແລ້ ວ ຫຼາຍປີແລ້ວ ກໍບໍ່ເຫັນວ່າຊິເປັນຫຍັງ ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ໜ້າກົວຂອງຢາສູບນັ້ນ ບໍ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີທັນໃດ ແຕ່ມັນເປັນຄືກັນກັບລະເບີດທີ່ຈະນຳອັນຕະລາຍມາໃນເວລາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຢາສູບຈະນຳເອົາໂລ ກໄພມາສູ່ຄົນທີ່ສູບ ທຸກມື້ນີ້ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍຮູ້ດີວ່າ ຢາສູບເປັນສາເຫດຂອງໂລກຮ້າຍຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະໂລກຮ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຫາຍໃຈ ຢາສູບເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງມະເຮັງປອ ດ ເພາະນ້ຳມັນດິນເຊິ່ງມີຢູ່ໃນຢາສູບເປັນຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງປອດມີອາການແສບຄັນ ແລະ ຈະກາຍເປັນເນື້ອຮ້າຍໄດ້ ຢາສູບເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຖົງລົມໂປ່ງໂພງ ໂລກນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ສູບຢາ ເພາະສູບຢາມາດົນແລ້ວ ໂລກນີ້ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເພາະຄົນໄຂ້ຈະຫາຍໃຈຍາກ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ຢາສູບເຮັດໃຫ້ຫຼອດລົມອັກເສບຊຳເຮື້ອ ຄົນທີ່ສູບຢາຈະມີໂອກາດເປັນໂລກນີ້ສູງກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບ 50 ເປີ ເຊັນ ນອກຈາກນີ້ ຢາສູບຍັງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງໂລກຫົວໃຈວາຍ ເພາະຢາສູບເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫຼໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈຕີບລົງ ເມື່ອເລືອດໄປລ້ຽງຫົວໃຈບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ສູບຢາມີໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ການເປັ ນໂລກຫົວໃຈວາຍສູງເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງສູງກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກກະເພາະເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນມະເຮັງຫຼອດສຽງ ມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ແລະ ໂລກອື່ນໆອີກຫຼາຍຊະ ນິດ ລ່າສຸດມີການຄົ້ນພົບວ່າ ຢາສູບໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍເສື່ອມ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນ ດຽວນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ໂຮງງ ານຫຼາຍແຫ່ງມີການເລືອກເຟັ້ນ ບໍ່ເອົາກຳມະກອນ ຫຼື ຄົນງານທີ່ສູບຢາ ເພາະຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເບິ່ງແຍງ ຄ່າຮັກສາໂລກໄພທີ່ມີຢາສູບເປັນຕົ້ນເຫດ ນອກຈາກນີ້ ສຳລັບຄົນທີ່ສູບຢາແລ້ວນັ້ນ ຈະພົ້ນໂອກາດສ່ຽ ງຕໍ່ການເປັນໂລກຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ເຖິງ 15 ປີ ສຳລັບຄົນທີ່ຫາຍໃຈເອົາຄວັນຢາສູບທີ່ຄົນອື່ນສູບນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບສານເບນໂຊໄພຣີນ ເຊິ່ງເປັນສານກໍ່ມະເຮັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສູດດົມມີຄ ວາມສ່ຽງສູງກວ່າຜູ້ທີ່ສູບ 3 ເທົ່າ ຕາມການສຶກສາຍິງຊະລາຊາວຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນ 265,000 ຄົນ ທີ່ມີຜົວເປັນຄົນສູບຢາມື້ລະຊາວກອກ ພົບວ່າ ພວກເຂົາເປັນໂລກມະເຮັງສູງກວ່າຜົວທີ່ສູບນັ້ນ 2 ເທົ່າ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສູບຫຼາຍກ ວ່າ 20 ກອກຕໍ່ມື້ ເມຍມີໂອກາດເປັນໂລກມະເຮັງ ປອດສູງເຖິງ 3 ເທົ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງ ປັດຈຸບັນນີ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າ ຜູ້ຍິງເປັນໂລກມະເຮັງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມີຜູ້ຍິງສູບຢາຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນປະເທດອາເມລິກາພົບວ່າ ອັດຕາ ສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຍ້ອນມະເຮັງປອດຂອງຜູ້ຍິງ ໄດ້ແຊງໜ້າອັດຕາຜູ້ຍິງ ທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກມະເຮັງເຕົ້ານົມ ສິ່ງທີ່ໜ້າກົວອີກຢ່າງໜຶ່ງຕໍ່ຜູ້ຍິງທີ່ສູບຢາກໍຄື ເວລາຖືພາ ເພາະລູກໃນທ້ອງຈະໄດ້ຮັບຄາບອນໂມ ໂນອອກໄຊຜ່ານທາງກະແສເລືອດ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ເກີດມາມີນ້ຳໜັກຕົວນ້ອຍ ບາງຄົນເຖິງຂັ້ນຫຼຸລູກໄດ້ ເດັກແດງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຫຼັງຄອດສູງເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ຖ້າແມ່ສູບຢາຫຼາຍ ຄວາມສ່ຽງ ກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 35 ເປີເຊັນ ສຳລັບສະຖານະການສູບຢາໃນປະເທດລາວເຮົາ ໂດຍການສັງເກດທົ່ວໄປແລ້ວ ເມື່ອກ່ອນມີຄົນສູບຢາຫຼາຍ ຈຳນວນຜູ້ບໍ່ສູບມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ການສູບຢາຂອງແມ່ຍິງແມ່ນມີໜ້ອ ຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາ ປາກົດວ່າການສູບຢາມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມີການສູບໃນວົງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ທັງໆທີ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນກໍຍັງສູບ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປອດ ແຫ້ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງດີທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີການປຸກລະດົມບໍ່ໃຫ້ສູບຢາ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນເຖິງ ໄພອັນຕະລາຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນເຖິງໄພອັນຕະລາຍຂອງການສູບຢາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງ ມີການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສູບຢາໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາຈາກການຫາຍໃຈເອົາຄວັນຢາສູບຂອງຜູ້ທີ່ສູບ ເພາະພິດຂອງຄວັນຢາສູບເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນທີ່ບໍ່ສູບໄດ້ຄືກັນ ມີການຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ສູບຢາໃນໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ການສຶກສາ ໃນລົດເມ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆອີກທີ່ມີຜູ້ຄົນເຕົ້າໂຮມກັນຫຼາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ດາລາຄົນທີ່ຂີ່ມ້າຄາວບອຍ ໂຄສະນາຢາສູບ ມາເທມາດໂກ ທີ່ເຮົາເຄີຍເຫັນໃນໂທ ລະພາບນັ້ນ ຊະຕາກຳເປັນແນວໃດ ນາຍແບບຮູບຫຼໍ່ຂອງຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນຕ່າງກໍເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກມະເຮັງ ແລະ ໂລກຖົງລົມອັກເສບ ທີ່ເປັນຕາໜ້າຫ່ວງໃນຂະນະນີ້ກໍຄືບໍລິສັດຢາສູບ ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ມັກ ຊັກຊວນໃຫ້ໄວລຸ້ນສູບຢາຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຖ້າໄວລຸ້ນຕິດແລ້ວ ບໍລິສັດຈະໄດ້ຂາຍຢາສູບຕະຫຼອດໄປ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຫັນມາສົນໃຈ ຢ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃກ້ ຫຼື ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຢາສູບ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຄວນເປັນຕົວ ຢ່າງທີ່ດີອີກດ້ວຍ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ

Idol ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຄົນທີ່ເຂົາຍົກຍ້ອງ ຫຼົງໄຫຼ ແລະ ຍຶດເອົາເປັນຕົວຢ່າງໃນການໃຊ້ຊີວິດ ອາດຈະເປັນດາລາ ຫຼື ນັກຮ້ອງ ນັກສະແດງ ນັກກິລາ ຫຼື ໃຜກໍໄດ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ໃນຄຳນີ້ແປຄວາມໝາຍໄດ້ ວ່າໝາຍເຖິງຮູບບູຊາ ຫຼື ຄົນທີ່ປະຊາຊົນຫຼົງໄຫຼ ສິ່ງທີ່ຫຼົງໄຫຼນັ້ນ ເຊັ່ນ ໄວລຸ້ນຫຼົງໄຫຼນັກຮ້ອງຈາກປະເທດເກົາຫຼີ ຫຼື ຮົງກົງ ຫຼື ອາເມຣິກາ ຍຶດເອົາເປັນຕົວຢ່າງວິທີການແຕ່ງຕົວ ການໃຊ້ຊີວິດ ການຮ້ອງເພງຂອງ ເຂົາ ສະສົມຮູບ ຫຼື ຂອງທີ່ລະລຶກເປັນປຶ້ມກ່ຽວກັບດາລາ ຫຼື ນັກຮ້ອງຄົນນັ້ນໆ ຢ່າງນີ້ເປັນຕົ້ນ ຄຳວ່າ Idol ມາຈາກພາສາກຣີກ ໝາຍເຖິງຮູບ ຫຼື ຮູບປັ້ນຂອງພຣະທີ່ນຳມາກາບໄຫວ້ ໝາຍເຖິງສິ່ງສັກສິດ ຫຼື ລິດອຳນາດທີ່ ປະຊາຊົນກາບໄຫວ້ ໝາຍເຖິງຄວາມຄິດອ່ານທີ່ຂີ້ຕົວະທີ່ນຳໄປສູ່ການຄິດ ຫຼື ໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ຜິດໆ ຄຳນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳສອນໃນສາສະໜາໃຫຍ່ຢ່າງໜ້ອຍສາມສາສະໜາ ເຊັ່ນ ສາສະໜາຢູດາຍ ສາສະໜ າຄຣິດ ແລະ ສາສະໜາອິດສະລາມ ຊຶ່ງມີຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກາບໄຫວ້ ຈຶ່ງມັກມີຄຳເວົ້າວ່າ ຮູບເຄົາລົບ ໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການ ຂໍ້ທີສອງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ປະທານໃຫ້ແກ່ມະນຸດກ່າວວ່າ ຫ້າມເຮັດຮູບເຄົາລົບ ຫຼື ຮູບ ແກະສະຫຼັກ ເພື່ອສຳລັບຕົນ ເປັນຮູບສິ່ງໃດຊຶ່ງມີຢູ່ໃນຟ້າ ຫຼື ເທິງແຜ່ນດິນ ຫຼື ຢູ່ໃນບາດານ ໃນນ້ຳ ຫ້າມກາບໄຫວ້ ຫຼື ປົນນິບັດຮູບເຫຼົ່ານັ້ນ ເພາະເຮົາຄືຢາເວ ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ ຈາກຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ຂອງພະບັນ ຍັດ 10 ປະການ ຂໍ້ 2 ທ່ານຜູ້ຟັງຈະສັງເກດວ່າ ໃນໂບດຄຣິດໂປຣເຕສະຕັນຈຶ່ງບໍ່ມີຮູບປັ້ນຂອງພະເຢຊູ ຫຼື ນັກບຸນ ນອກຈາກໃນໂບດ ຫຼື ວັດຄາທໍລິກ ເພາະຄຣິດນິກາຍໂປຣເຕສະຕັນປະຕິບັດຕາມຄຳສອນນີ້ ການໄ ຫວ້ສິ່ງສົມມຸດແທນພະເຈົ້າ ຫຼື ພະເຢຊູ ຈຶ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄຳສອນຂອງພະອົງ ທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ທີ່ໃດທີ່ໜຶ່ງ ເພາະພະເຈົ້າຊົງປະທັບຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການນະມັດສະການພຣະອົງ ສາມາດເຮັດທີ່ໃດກໍໄດ້ ເວລາໃດກໍໄດ້ ການກາບໄຫວ້ ຫຼື ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ໃດກໍບໍ່ສຳຄັນເທົ່າກັບການນະມັດສະການນັ້ນ ການທີ່ພຣະເຢຊູບອກວ່າ ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະວິນຍານ ໃນທີ່ນີ້ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຮູບ ປັ້ນ ຫຼື ວັດຖຸໃດໆທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ທີ່ໃດທີ່ໜຶ່ງ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງປະທັບຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກາບໄຫວ້ນະມັດສະການພຣະອົງເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ການກາບໄຫວ້ ຫຼື ການເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ໃດກໍ ບໍ່ສຳຄັນເທົ່າກັບການກາບໄຫວ້ນະມັດສະການ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກາບໄຫວ້ນະມັດສະການພຣະອົງ ຫຼື ຕ້ອງການຢາກຈະເຂົ້າເຝົ້າພຣະອົງນັ້ນ ມັນສຳຄັນຢູ່ທີ່ຈິດໃຈ ບໍ່ແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ສຳຄັນນັ້ນຄືການຖວາຍຢູ່ພາຍ ນອກ ເພາະສະນັ້ນພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດຮູບປັ້ນ ຫຼື ຮູບເຄົາລົບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງໃດໆມາແທນພຣະອົງໄດ້ ເພາະພຣະເຈົ້າເປັນພຣະອົງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນໂລກນີ້ທີ່ຈະມາສາມາດໃຊ້ແທນພຣະອົງໄດ້ ພ ຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຈຶ່ງບໍ່ຄວນຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃດທີ່ໜຶ່ງ ໂດຍມະນຸດເປັນຜູ້ກຳນົດວ່າ ພຣະອົງຄວນຈະມີຮູບຮ່າງຢ່າງໃດ ຫຼື ຄວນຈະຢູ່ທີ່ໃດ ເພາະມະນຸດທີ່ຕ້ອງຕາຍຈະມີອຳນາດເໜືອພຣະເຈົ້າຜູ້ມີຊີ ວິດນິລັນດອນບໍ່ໄດ້ ນີ້ຈຶ່ງເປັນອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຫ້າມໄວ້ຄົນໃນສະໄໝນັ້ນ ແລະ ໃນສະໄໝນີ້ ສ້າງຮູບປັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະທຸກສິ່ງທີ່ນຳມາສ້າງຮູບປັ້ນ ຫຼື ຮູບແກະສະຫຼັກໃດໆກໍຕາມ ເຮັດມາຈາກວັ ດສະດຸຊຶ່ງພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນມາ ແລ້ວຈະເອົາສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງໄວ້ນັ້ນມາແທນພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງບໍ່ໄດ້ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງມະນຸດຈະມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ມະນຸດບໍ່ໄດ້ ຈະເອົາໄປຕັ້ງໄວ້ທີ່ໃດ ຫຼືຍ້າຍໄປຢູ່ທີ່ໃດໄດ້ຢ່າງໃດ ນີ້ແຫຼະຈຶ່ງເປັນອີກເຫດຜົນໜຶ່ງ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ ເພາະຄວາມຄິດຂອງເຮົາບໍ່ເປັນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ ທັງທາງຂອງເຈົ້ າບໍ່ເປັນວິທີຂອງເຮົາ ເພາະຟ້າສະຫວັນສູງກວ່າແຜ່ນດິນໂລກສັນໃດ ວິທີຂອງເຮົາກໍສູງກວ່າທາງຂອງພວກເຈົ້າສັນນັ້ນ ທັງໝົດນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ສ້າງຮູບປັ້ນ ຫຼືວັດຖຸໃດໆແທນພຣະອົງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ຮັກແພງ ແມ້ຄຣິສຕະຊົນບໍ່ມີຮູບພຣະເຈົ້າ ຫຼືສິ່ງໃດໆແທນພຣະເຈົ້າໄວ້ສຳລັບການກາບໄຫວ້ກໍຈິງ ແຕ່ເຂົາກໍອາດມີສິ່ງທີ່ກາບໄຫວ້ແທນພຣະເຈົ້າໄດ້ ກໍຄືວັດຖຸນິຍົມສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃນໂລກ ອາດກາຍເປັນພ ຣະເຈົ້າຂອງຊາວຄຣິດບາງຄົນກໍໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ຈົ່ງປະຫານໂລກີວິໄສໃນຕົວຂອງທ່ານ ຄືການລ່ວງປະເພນີ ການໂສໂຄກ ລາຄະຕັນຫາ ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຊົ່ວ ແລະ ຄວາມໂລບ ຊຶ່ງເປັນການບູຊາຮູບເຄົ າລົບ ແມ່ນແລ້ວ ແມ້ຊາວຄຣິດທີ່ບໍ່ກາບໄຫວ້ສິ່ງທີ່ຕົວເອງປັ້ນ ຫຼືແກະສະຫຼັກຂຶ້ນ ແຕ່ເຂົາກໍອາດຈະກາບໄຫວ້ລາຄະຕັນຫາ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕຳແໜ່ງ ຊື່ສຽງ ເງິນທອງ ຫຼືອັນໃດກໍໄດ້ ສິ່ງນັ້ນກໍເປັນຮູບເ ຄົາລົບ ຫຼືສິ່ງບູຊາແທນພຣະເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຈະເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ຕະຫຼອດການ ສຳລັບວັນນີ້ໝົດເວລາລົງພຽງເທົ່ານີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບ ຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາ ຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ